تڏهن دعا گهريائين، نه ته هونء ذاتي طرح هن کي اهو خيال ڪونه هيو ته ڪو دعا گهرجي. هن پنهنجي وعدي کي پوري ڪرڻ لاء دعا گهري. ماڪان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم رب تبارڪ و تعاليٰ ائين ناهي جو ڪنهن کي گمراهه ڪري هن کان پوء جو هدايت ڪيائين حتي يبين لهم ما يتقون جيسين الله کولي نه ٻڌائي انهن کي جنهن کان انهن کي بچڻ گهرجي حڪم احڪام الله تعاليٰ صاف کولي ٻڌائيندو آهي پوء جيڪو پٺي ڏي ته الله تعاليٰ فرمائيندو پٺي ڏني ٿي ته هل ڀلي پوء ان تي گمراهيء جو ٺپو لڳندو. الله جي حڪم تي جيڪو پٺي ڏي، جي پٺي نه ڏي ته بس. پوء رب تعاليٰ جي هدايت جو رستو کليل آهي، ٻانهو ويندو پنهنجي رب کي ويجهو ٿيندو. ان الله بڪل شيء عليم، الله تعاليٰ هر شيء کي ڄاڻندڙ آهي. ان الله له ملڪ السماوات والارض، الله جي بادشاهي آهي آسمانن ۾ زمين ۾. يحيي ويميت اهو ماري به جياري به وما لڪم من دون الله من ولي ولا نصير الله کان سواء ڪنهن جو ڪو مددگار ڪو حمايتي به آهي ڪوئي نه آهي هڪڙو رب تبارڪ وتعاليٰ آهي مالڪ سڀني جو بادشاهي ان جي قدرت ان جي حڪم ان جو ٻيو ڪو اهڙو ڪونهي جو رب تبارڪ وتعاليٰ کان سواء ڪنهن کي ڪم اچي مشڪلات جون گهڙيون نبين تي به آيون انهن جي مشڪل ڪشائي الله تعاليٰ ڪئي نوح عليه السلام تي مشڪل آئي الله تعاليٰ هن جو ٻيڙو تاريو ابراهيم عليه السلام تي مشڪل آئي باهه ۾ اڇليائونس باغ بڻائي

ساڳو رستو ساڳا پير. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم تي مشڪلات جون گهڙيون آيون، غزوه تبوڪ ۽ ٻيون، الله تعالي انهن مشڪلات کي آسان ڪيو. تنهنڪري هتي رب ٿو فرمائي، ما لڪم من دون الله من ولي ولا نصير، توهان جي لاء ڪوئي ناهي الله کانسواء نه ڪو ولي نه ڪو نصير.

ڪعب بن مالڪ، هلال بن اميه، مراره بن ربيع باوجود مؤمن هجڻ جي ۽ مخلص تن آساني ڪيائون، سهلگيري ڪيائون، بغير ڪنهن عذر شرعي جي تبوڪ جي لڙائيء کان شرڪت ۾ پوئتي رهجي ويا، حضور انور صلي الله عليه وسلم جن واپس آيا. منافقن ته اچي ڪي ڪوڙا عذر پيش ڪيا. هڪڙي جماعت ٻيا صحابي هئا جن پاڻ کي ٿنڀن سان ٻڌو انهن جي به نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم توبه قبول ڪئي ۽ ۽ ٿنڀن مون ڇوڙي ڇڏيو جو فرمايو توبه تانجي قبول آهي ٻيا ٻيو هيا اهي ٽي ڄڻا انهن چيو سائين اسانجو قصور اسان جي ڪوتاهي اسان ڪونه آياسي. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم منافقن کان چشم پوشي ڪئي. ٿنڀن ۾ ۾ جيڪي ٻڌل ها تن جي به توبه قبول فرمايائون. هنن ٽن جو فيصلو تاديبي ڪارروائي ۾ الله جي حوالي ملتوي ڪري ڇڏيو سوشل بائيڪاٽ ڪو نه ڳالهائي هنن سان. پاڻيء جو گلاس گهرن ته به نه ڏيو، وڃي پاڻ پيئن. ٻه ٽن ڏينهن کان پوء حڪم ڪيائون هن جي گهر وارن کي به چون ته نڪري وڃن پنهنجي مائٽن جي طرف. اهو حال ٿيو. بخاري شريف ۾ ٿو اچي. پوء پنجاهه ڏينهن کان بعد هنن جي توبه جو نتيجو آيو. حضرت ڪعب پنهنجو واقعو تفصيل سان ٻڌايو آهي. بخاري شريف ۾ ٻين ڪتابن ۾ اچي ٿو. چئي ٿو ته تبوڪ جي مهم ڏاڍي سخت ۽ دشوار گذار حيثيتن ۾ هئي صحابه ڪرام کي عام حڪم تياري جو مليو قدر آهر هر ڪو پنهنجو سامان سفر جو درست ڪري چئي ٿو مان بي فڪر هوس ڇاڪاڻ ته مون وٽ سڀ ڪجهه فراهم هيو. الله جي فضل سان سامان ميسر، سواري ميسر، ٻه سواريون هڪ جي بجاء. نبي اڪرم صلي الله جن ٽيهه هزار مجاهدن اسلام جو وڏو لشڪر کڻي ۽ روانا ٿي ويا. دل ۾ چيم ته حضور سائين جن وڃن ٿا منهنجا منهنجون سواريون تيز هن قافلي جي رفتار ڍري وڃي پهچندس اڄ نٿو وڃان سڀاڻي وري جڏهن ٻيو ڏينهن ٿيو چيم ته با ڇا آهيس وڃي نڪرندس واٽ تي مهيني جو پنڌ آ آخر حضور انور صلي الله تبوڪ ۾ پهچي ويا غور ڪري جو ڏٺائون ته ڪعب ڪونهي فرمائي ما فعل بڪعب ڪعب کي ڇا ٿيو بنو سلمه جو هڪڙو شخص هو ان چيو يا رسول الله ان جو عيش ۽ ان جو اعجاب ۽ ان جو جيڪو غرور هو انهيء هن کي ڪڍڻ نه ڏنو، ٻاهر تهان سان نڪرڻ نه ڇڏيو، چادر ويڙهيندو آهي پنهنجي پاسي ڏي ڏسندو آهي. ٻيو هڪڙو صحابي حضرت معاذ بن جبل انهي چيو ته بئس ما قلت والله اي بي خراب اکر ڳالهائي اهڙو ماڻهو نه آهي جو تون ائين ٿو چئين نبي سائين جن هن جي به ٻڌي هن جي به ٻڌي خاموش آخر خير سان موٽي آيا. اوڏانهن ڄڻو هڪڙي صلح جي فتح ٿي. خير سان موٽي آيا. مسجد ۾ رونق افروز هيا. صحابا جي جماعت سڀ ويٺا آهن. منافق اچن معافيون وٺندا، ڪوڙا بهانا بڻائيندا، ڪنهن جو ڪو مائٽ بيمار، ڪنهن جي ڪهڙي حالت، ائين ٻڌائيندا ٻڌائيندا معافيون وٺندا. جڏهن حضرت ڪعب چئي ٿو مان آيس ته نبي سائين جن تي سلام پڙهيم، پاڻ جواب ڏنائون، جواب ۾ رنجش معلوم ٿي، پڇيو ڪعب تون ڇو نه آئين؟ عرض ڪيم الله جا رسول دنيا وارن جي آڏو ڪنهن جي سامهون هجان ها، منهنجي جيڪا چستي آهي ڳالهائڻ جي هزار حيلا بڻائي پاڻ کي سچو ڪري ڪڍي وڃان ها. پر توهان جهڙي شخصيت سان جي ڪوڙ ڳالهايان مان پاڻ کي ته کڻي راضي ڪري وجهان توهان کي به راضي ڪريان پر الله ته راضي نه ٿيندو اهو ڪوڙ ڪونه ڳالهايو ماکي سائين سستي ٿي بس نه آيس سڀ ڪجهه هيو نه آيس نصيب نه هو ٻيو ڪو ماکي عذر ڪونهي جو مان توهان سان گڏجي ۽ اهو شرف حاصل ڪري سگهان مان محروم رهيس منهنجي حق ۾ جهڙو فيصلو ڏيو فرمايو ته هن شخص سچي ڳالهه ڪئي آ تون وڃ هاڻي خدائي فيصلي جو انتظار ڪر هن سان ڪو به تعلقات نه رکي چي مان مسجد ۾ اچان نبي سائين جي پويان نماز پڙهان سلام عليڪم ڪيان ڏسان ساري جماعت مون ڪنهن چپ به نه چوريو وعليڪم سلام به نه چيو ٻيو هلال بن اميه مراره بن ربيع اهي ٻه ٽي ماڻهو ٿي پياسي ڪجهه وقت کان پوء هو ويچارا اهڙا پريشان ٿي پيا جو گهرن ۾ عاجز ٿي ويهي رهيا ڏک ۾ مصيبت ۾ تڪليف ۾ چي ماکي هڪڙي شي ڏاڍو پريشان ڪيو جيڪڏهن مري پوان ته پوء نبي سائين جن جنازو پڙهندا منهنجو الائي نه انهيء شيء چئي ٿو مون کي ڏاڍو ڏک هيو هي پويون وقت الائي انهي ۾ به اها سوشل بائيڪاٽ هلندي الائي ڪيئن ٿيندو چي بادشاهه غسان جي طرفان خط آيو هڪڙو شخص منهنجي جاچ ڪري اچي پهتو چي بادشاهه تهان ڏي سلام موڪليا آهن ۽ چوي ٿو ته تنهنجي صاحب توکي پنهنجي تعلقات ۾ نه اچڻ سبب الڳ ڪري ڇڏيو آهي سو توهان اسان ڏي اچو اسان وٽ توهانجي عزت به هوندي عهدا به هوندا اهو بادشاهه جنهن تي چڙهائي ڪري ويا هئا اهي خبرون ملڪ ۾ پکڙجن پيون پنجاهه ڏينهن به ٿيو چئي مان اهو خط کڻي باهه ۾ ساڙي ڇڏيو چيم ته هي به هڪڙو مستقل امتحان آهي هنکي ڪو به جواب نه ڏنو بس هن ڏٺو ته باهه ۾ ساڙي ناپسندي نظر آئي اهڙي حالت جي پنجاهه ڏينهن گذري ويا الله جو ملڪ ڪشادو زمين فراخ حياتي اسان جي تنگ زندگي موت جي ڪشمڪش پئي نظر اچي رات جو چئي ويٺو هجان پنهنجي گهر ۾ ته جبل سلع جي پاسي کان آواز آيو، يا ڪعب بن مالڪ ابشر، اي ڪعب بن مالڪ توکي مبارڪ هجي. بس اهو اکر ٻڌم سجدي ۾ ڪري پيس. معلوم ٿيو ته ڪو الله جي طرفان احسان ٿيو. نبي سائين کي ڪا خبر ٿي آ اسان جي توبه جي مقبول هجڻ جي. پري هيو صبح جي نماز پڙهي سي سوار

جو چهرو سندن چنڊ وانگر پيو چمڪي. سنگت ۽ احباب جي ڀلائيء تي انسان کي جيڪا خوشي ٿيندي آهي، اها خوشي ائين الله تبارڪ وتعاليٰ اسان کي احسان ڪيو. ٽنهي ماڻهن تي رب تعاليٰ جي اها مهرباني ٿي جو ايمان ۽ اخلاص بخشيو، منافقي کان الله تعاليٰ بچايو. اهو هڪڙو واقعو آهي. تنهن کي رب تعاليٰ هتي قرآن پاڪ ۾ بيان فرمايو جماعت جا جيڪي ماڻهو آهن مرڪزي ميمبر آهن تاديبي ڪارروائي ۽ تعلقات کي محدود رکڻ اهو قرآن پاڪ مان ثابت آهي اسانجي مسلمانن جي اها حالت آهي جو خدا جا بي فرمان قادياني انهن سان تعلقات، اٿڻ ويهڻ، ڳالهائڻ ٻولهائڻ، دوستيون، رشتي تائين ماڻهو انهن سان ڳنڍيا پيا آهن. اهي ماڻهو جيڪڏهن اهميت نٿا رکن ته اهي به نفاق ۾ منافق منافق چئبو ان کي جنهن جي خير خواهي ڪافر سان هجي مسلمان هجي پر ان جي خير خواهي ڪافر سان آهي اي منافق انهي کي ته چئبو آهي ان سان ملڻ سلام ڪرڻ ان جي ڪنهن هديي کي قبول ڪرڻ ان کي پاڻ وٽ عزت ڏئي ويهارڻ اها خيرخواهي آهي ڪافر سان خيرخواهي مسلمان کي منافق ٿي بڻائي وظنوا الا ملجا ان جي زمين ڏاڍي تنگ ٿي ٽن شخصن تي الله تعالي رجوع ڪيو انهن جي توبه قبول ۽ زمين ان جي تنگ ٿي وئي بما رحبت ساهه به انهن جا سوڙها ٿيا. وظنوا الا ملجا، چون پيا الله کان سواء ٻيو ڪو چاڙهو ڪونهي، بچاء ڪونهي. ملجا چئبو آهي جاء پناهه جي. الا اليه مگر انهي وٽ. ثم تاب عليهم پوء الله مهربان ٿيو انهن تي ليتوبوا جيئن اهي به موٽي اچن توبه ڪن. ان الله هو التواب الرحيم الله تعاليٰ مهربان آهي رحم ڪرڻ وارو. ايها الذين آمنوا اي ايمان وارؤ اتقوا الله الله جو لحاظ رکو ڪونوا مع الصادقين سچن سان گڏ رهو.

تي قدم رکن ها، اهڙي جاء جيڪا ڪافرن کي ناپسند ٿئي، لايطئون موطئا ۽ لتاڙين اهڙيء جاء کي جتي ڪافرن کي تڪليف پهچي، اهڙو ڪو ڪم نه ڪن ها مگر الله انهن جي لاء عمل صالح لکي ها ۽ دشمن منجهون ڪو حصو هيبي قسط ڇنن ها، لاينالون من عدو نيلا ۽ نه وٺن ها دشمن منجهون ڪو وٺڻ مگر الله تعاليٰ انهن جي لاء عمل صالح لکي ها، مطلب ڪافر تي تڪليف، ڪافر تي سختي، پاڻ کي بک، ٿڪ، اڃ، اهي سڀ مصيبتون سهي ۽ پنهنجي قرباني ڏين ها ته عمل صالح انهن جو ليکيو وڃي ها. هنن پنهنجي نفس کي وانجهيو، رسول جي نفس تان، جڏهن ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن به هليا، هي ڇو پوئتي رهيا؟

الله جي طرفان اهو به احسان آهي احسن ما ڪانو يعملون هن جي عملن کان بهتر عمل الله تعاليٰ کي عطا فرمايو انسان جو عمل ٿورڙو آهي رب جو انعام وڏو آهي پوء ٻانهي کي الله جي انعام تي نظر ڪرڻ گهرجي ڪم تمام ٿورڙو احسان رب تعاليٰ جو تمام وڏو ان احسان مالڪ جي تي نظر ڪجي اهو هڪڙو وڏو مسئلو آهي مٿين رڪوعن ۾ جهاد ۾ نڪرڻ جي فضيلت الله تعاليٰ ٻڌائي نه نڪرڻ تي ملامت ۽ ميار ظاهر ڪيو ويو ممڪن آهي ته ڪو اها ڳالهه سمجهي ها ته هميشه هر جهاد ۾ سڀني مسلمانن کي نڪرڻ فرض آهي، فرض عين آهي، فرض عين چئبو آهي ان کي جو هميشه هر وقت ذاتي طور اهو فرض ادا ڪري جيئن نماز، روزو، حج، زڪوات. مڃڻ ته ان جو فرض عين آهي، نڪرڻ جو مسئلو. جيڪڏهن هڪڙو ماڻهو چئي ٿو ته ڇا جو جهاد اهو اسلام کان نڪري ويو اها ڳالهه ٻي آهي پر نڪرڻ جي لاء جڏهن سڀني مسلمانن جي مصلحت ٿئي ۽ جهاد تي نڪري کڙا ٿين پوء مناسب آ ته هر قبيلي هر قوم منجهان هڪڙي جماعت نڪري جيڪي جهاد ۾ وڃي پورت ڪن نه ٿي پورت ٿئي ته ٻيا نه ٿي پورت ٿئي ته اڃا ٽيان وڃان باقي ٻيا ماڻهو پويان ضروريات کي محفوظ ڪن ڪم ڪار کي لڳا رهن حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جڏهن به جهاد تي نڪرندا هئا ته هر قوم منجهان جماعت حضور سائين جن سان گڏجي نڪري پوندي هئي ۽ اهي نبي سائين سان گڏ صحبت ۾ رهي ڪيترن حادثن، ڪيترن واقعن، ڪيترن معاملات، احڪام دينيء کي ڏسي، سکي، سمجهي پوء موٽي ايندا هئا ۽ پوئين رهيل قوم کي اچي مزيد علم ۽ تجربو ۽ نبي اڪرم صلي الله جي سنت ۽ ادا ڪيل فرائض ٻڌائي آگاهه ڪندا هئا. نبي سائين سان گڏ هجڻ ۾ ايڏو نفعو ٿي ويو، جي حضور سائين جن مديني منور ۾ هجن. ۽ ڪجهه رهيل ماڻهو جهاد تي نڪري وڃن ٻيا ۽ پاڻ هتي هجن ته وري اهي هتي نبي سائين وٽان فائدو حاصل ڪن فيض وٺن مجاهدن جي پر پٺ جيڪا هتي وحي الاهي آيو الله جي معرفت جون ڳالهيون دين جا معاملات سمجهيائون جڏهن هو موٽي اچن ته وري انهن کي خبرون ڪن تنهن ڪري هن لفظن ۾ عربي ترڪيب جي لحاظ سان ٻه اعتبار ٿيا ٻه معنائون ٿيون ناهي مومنن جي لاء لازم جو نڪرن سمورا پوء ڇو نه نڪتي کا هڪڙي جماعت انهن منجهان هر قبيلي منجهان هڪڙي جماعت نڪري جيئن سکن وڃي دين کي ۽ پوء موٽي ڊيڄارين پنهنجي قوم کي الله جي خوف کان اذا رجعوا جڏهن انهن وٽ پهچن لعلهم يحذرون ته جيئن اهي به گناهن کان بچن معنيٰ نبي سائين سان گڏجي وڃن وڃي حالات معلوم ڪري گهمي اچن جهاد به ڪري اچن يا جهاد تي قوم وئي آهي ته هڪڙا وري نبي اڪرم صلي الله سان اچي دين سکن ڇو ته مجاهدن کي تربيت پوء موٽي اچڻ تي ملي ته نبي سائين جن توهان کان بعد هي هي ڪم ڪيا، حڪم ڏنا، ٻئي مطلب هتي ٿيندا. نفير جيڪڏهن عام ٿي وڃي ته پوء فرض عين آ ۽ جيڪڏهن عام حڪم نه آهي ته فرض ڪفايه آهي جيترا ماڻهو پورا پون اوترا ڪافي آهن

فرض آ جو حلال حرام کي، جائز ناجائز کي ڄاڻن. ان کان سواء مسلماني بچي نه سگهندي. ۽ ٻي آهي طلب علم جي استاديء واري، جو ماڻهو استاد ٿي ماڻهن کي سيکاري. اها طلب علم جي فرض ڪفايه آهي. ايترا استاد هجن جي ڪفايت ڪن ماڻهن جي سيکارڻ لاء. جي نٿا ڪفايت ڪن ته ماڻهو وڌيڪ پيدا ٿين. ڪفايت ڪن ٿا ته به واهه. اهي ٻه درجا رکيا اٿن الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونڪم من الڪفار ايمان وارو توهان لڙو انهن شخصن سان جيڪي توهان جي ويجها آهن ڪافر اڳ ۾ تان ويجهي دنگئي ڪافرن سان لڙو جيڪڏهن توهان جي دين جي پروگرام کي نٿا مڃن دعوت ڏيو قبول ڪن ته توهان جا ڀائر ٿي پيا نه ٿا قبول ڪن ته پوء هنن کي ٻي ڳالهه ٻڌائبي ته ڀلا اسان جي اسلام واري حڪمت توحيد رب جي هڪڙائي نه مڃي رسول جي رسالت نه مڃي ته ڀلا حڪم مڃو معنيٰ راڄ ٿي رهو حڪومت اسلام جي قبول ڪيو توهان جا حق مسلمانن وارا حق، توهان جي حفاظت مسلمانن واري حفاظت رهندي. اها ڳالهه قبول ڪن ته پوء اهي ذمي ٿيا، راڄ ٿيا، اهو به ٺيڪ آهي. هي ٻي ڳالهه ۽ ٽين ڳالهه ته هي چون ٿا ته نه اسان نه ڪو توهان جو حڪم مڃون نه حڪمت. حڪمت مڃن ها مسلمان ٿين ها، حڪم مڃن ها راڄ ٿين ها، راڄ به نه ٿيا، مسلمان به نه ٿيا، پوء چئبو توهان اسان جي هاڻي جنگ آ.

ترهبون به عدو الله و عدوڪم پنهنجو دشمن الله رسول جي دشمنن سان توهان ڪنبايو اهو فرض آ مسلمانن تي هر وقت جيڪڏهن مسلمانن کان ڪافر نٿو ڊڄي مسلمان فرض جهاد جو ادا نه ڪيو ان فرض جي حد اها آهي ته ڪافر خوفائتو رهي بي خوف رهيو ڪافر تنهنجي معنيٰ مسلمان جهاد جا فرائض ادا نه ڪيا نماز پڙهڻ جي حد ڪانهي بس فرض پڙهيائين سلام ڏنائين اها حد ٿي وئي روزو رکيائين اتموا الصيام الي الليل رات تي روزو پورو ٿيو حج ماڻهو ڪري آيو سڄي عمر ۾ هڪڙو دفعو فرض ادا ٿيو ڪلمو ماڻهو پڙهيو ان جو ايمان ٿيو پر جهاد جو مسئلو تمام نازڪ آهي ايڏي تياري ڪجي جو ڪافر سست ٿين، گيدي ٿين. پوء هن پنهنجو اهو فرض ادا ڪيو تياريء جو. باقي جهاد دعوت ڏبي، مڃي ويا ته پوء اسان جا ڀائر، نه ٿا مڃن ته حڪومت قبول ڪن، حڪومت نه ٿا قبول ڪن ته پوء لڙائي. ياد رکو الله تعالي پرهيزگارن سان گڏ آهي. اذا ما انزلت سورة جڏهن ڪا سورت نازل ٿئي ٿي فمنهم من يقول ايڪم زادت هذه ايمانا سورت نازل ٿئي ٿي قرآن پاڪ جي پوء ڪيترا ماڻهو هڪ ٻئي ۾ چون ٿا ته سورت نازل ٿي آهي قرآن جي ان ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ ڪهڙي جو ايمان وڌايو ڪهڙو مسئلو آيو جنهن ۾ اسانجو ايمان وڌيو ۽ مسئلو سمجهيو اما الذين آمنوا مؤمنن جو ته ايمان وڌي ويو ڇو ته مسئلو نئون آيو قرآن لٿو هنن پنهنجو ايمان انهي تي آندو يستبشرون خوش ٿيندا آهن قرآن جي نازل ٿيڻ تي چوندا آهن الحمد لله الله جو قرآن لهي پيو آهي وڏي ڀلائي ٿي رب تعالي جو احسان ٿيو اسان تي

انهن کي آزمائش ٿئي ٿي يا ٻه دفعا يا هڪ دفعو ثم لا يتوبون وري به توبه نه ٿا ڪن ولا هم يذڪرون نه ڪي نصيحت ٿا وٺن ڪم سي ڪم هڪ ٻه دفعا انهن تي آزمائش اچي ٿي ڪڏهن قحط ڪڏهن بيماري ڪڏهن آفت ارضي ڪڏهن آفت آسماني يا پيغمبر عليه السلام جي زباني انهن تي نفاق جو علانيه خوار ڪندڙ اعلان جنگ جي وقت جهاد ۾ بزدلي ۽ ڪڏهن نه ڪڏهن هنن جا غلط اکر به ڪچهري ۾ اچن، فيصلا ٿين، ذليل بڻجن. اهي تعديون انهن سان پئي ٿين پيون منافقي جي ڪري. سمجهه ۾ نٿي اچين ڳالهه. منافق جي ڪهڙي عزت آهي؟ ثم لا يتوبون ولا هم يذڪرون توبه به نٿا ڪن ۽ ياد به نٿا ڪن ڳالهه کي نصيحت نٿا وٺن اذا ما انزلت سورة جڏهن ڪا سورت آيت نازل ٿيندي هڪ ٻئي ڏي ڏسندا هل يراڪم من احد ڪو ان اسان ڏي ڏسي به ٿو مسلمان ڪين نه انصرفوا پوء موٽن ٿا صرف الله قلوبهم الله تعاليٰ انهن جي دلن کي به موڙي ڇڏيو بانهم قوم لا يفقهون اها بي سمجه مجلس نبوي ۾ دل ڦري معنيٰ الله جا ڏانهن ايمان کان دل ڦري جهل ۽ حماقت ۾ وڃي پيا بي وقوف قوم آ لقد جاءڪم رسول من انفسڪم الله فرمائي ٿو ته هيڏي عزت هيڏي تهان جي قيمت بيشڪ البت تحقيق آيو تهان وٽ وڏو رسول رسولٌ ۾ تنوين تعظيم جي آهي وڏو رسول، من انفسڪم، توهان جي جندن ۽ نفسن منجهان، معنيٰ حسب ۾، نسب ۾، اخلاق ۾، اطوار ۾، ديانت ۾، امانت ۾، اهي جيڪي عادتون هونديون آهن هڪ شريف انسان ۾ سڀ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم ۾ اعليٰ درجي موجود آهن. عزيز عليه ڳورو ٿو ٿئي انهي تي ما عنتم جيڪا شيء توهان کي تڪليف پهچائي. توهان تي تڪليف پهچائڻ واري شيء هن کي ڏکي ٿي لڳي. معنيٰ شفقت ۽ رحمت ايڏي وري ۽ نرم دلي جو توهان جي ڪا به تڪليف واري شيء ان جي تڪليف جو سبب فرمائن ٿا يسروا ولا تعسروا ماڻهن کي آساني ڪري ڏيو مشڪل نه ڪيو بشروا ولا تنفروا بشارت ڏيو نفرت نه ڏيو حريص عليڪم توهان تي حريص ڀلائي ۾ انهن کي ڀلائي پهچي. الله تعاليٰ وٽ سندس امت جي عزت ٿئي ان تي حريص خير خواهي ايڏي ۽ ڪوشش ايڏي آرزو ايڏي بالمومنين مومنن تي حريص رئوف رحيم نهايت شفيق ۽ مهربان الله تبارڪ وتعاليٰ وٽ ڄڻ پنهنجي طرفان هڪ خاص رحمت جو مظاهرو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي ذريعي مسڪين امت تي ڪيو انسان کي قدر ڪرڻ گهرجي فان تولوا جيڪڏهن ڦري ويا فقل حسبي الله پوء نبي تون چئو ته منهنجو رب ڪافي آ مون کي لا اله الا هو الله ئي بندگي جي لائق آ نه ڪو ٻيو

ته انهيء ماڻهو کي دنيا جا غم، دنيا جا ڏک، آخرت جون تڪليفون، انهن سڀني کان رب تبارڪ وتعاليٰ کي پناهه ڏجي. هتي سورت توبه پوري ٿي، جيڪا سورت جهاد جي متعلق سورت انفال جو تتمو ان جي مضمون کي پورو ڪندڙ هئي اها سورت آهي ان کان بعد سورت يونس ٿي اچي سورت يونس ۾ رب تبارڪ وتعاليٰ نبي جي حالات کي بيان ٿو فرمائي، مڪي مڪرم ۾ جيئن انهن ڪافرن کي خبر پوي ته انبيا ڪرام جو حال ڪهڙو ٿيندو آهي، طرح تبليغ هن جي ڪهڙي آهي، بي فرماني جي نتيجي ۾ قوم سان ڪهڙو برو حال ٿيندو آهي، تنهن ڪري ياد رکو سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم جي

مون کي توبهه جو اهو به سيکاريو يونس عليه السلام جو هتي مضمون متصل آيو ان جي هڪڙي مناسبت آهي ڏاڍي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته ڪنهن قوم کي عذاب لهڻ کان بعد بخشش ملي ڪونه مگر يونس عليه السلام جي تعليم ايڏي عمدي جو عذاب لهي پيو ته به توبه سان وري عذاب موٽي ويو هن امت کي انهي ڳالهه ۾ هڪڙو نفيس انداز سان واعدو ڏنل آهي ته جيڪڏهن توهان به ائين لٿل عذاب جي جواب ۾ ڪم ڪندؤ تڏهن به توهان جو بچاء ٿيندو يونس سورت هنن ٻن انقلابي سورتن کان بعد جو آئي آ. ان جو مطلب اهو آ ته بچاء جي صورت توهان جي لاء آهي، ڇو ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جن انبياء ڪرام جي فضائل جا جامع آهن ۽ تعليم ان جي مڪمل آهي. يونس عليه السلام جي تعليم جو جڏهن نتيجو اهو نڪري سگهي ٿو جو آيل عذاب به ان جي تعليم تي هلڻ سان هٽي وڃي.

فرمائي تلڪ آيات الڪتاب الحڪيم هي آيتون ڪتاب حڪمت واري جون مضبوط آيتون اڪان للناس عجبا ماڻهن کي هن ڳالهه تي عجب پيو ٿئي جو اسان وحي نازل ڪيو آهي هڪڙي مرد ڏي منهم انهن منجهان قريش کي ان ڳالهه تي حسد هيو ۽ انهن کي انهيء ڳالهه تي غيرت هئي هڪڙي ته اسان ماڻهن منجهان سڀني منجهان هيڏا امير وڏيرا هڪڙو جيڪو يتيم هو ابي طالب جو ان وٽ اچي ۽ رسالت جو پيغام لٿو آ چاهيندا ته جيڪر اسان کي رسول بڻايو وڃي ها اها ڳالهه ڪنهن جي چاهه چاهت تي ته ڪان ٿيندي آ چوندا ته لولا نزل هذا القرآن علي رجل من قريت من القريتين عظيم مڪو مڪرمه، طائف، اهي وڏا ٻه علائقا آهن. انهن ٻن ڳوٺن منجهو ڪنهن هڪڙي وڏي ماڻهوء تي قرآن نازل ٿئي ها. رب تعاليٰ انهن جي تعجب کي ٺوڪرايو. اڪان للناس عجبا ان اوحينا الي رجل منهم اسان انهن جي هڪڙي مرد ڏي قرآن نازل ڪيو آهي. انهي ڳالهه تي اڃا به عجب ٿا ڪن. اها عزت پنهنجي نٿا سمجهن.

في ستة ايام ڇهن ڏينهن ۾ الله تعاليٰ پيدا ڪيو هن جو مطلب هي آهي ڇهن ڏينهن پيدا ڪرڻ جو مطلب هي آهي ته تدريج رب تعالا پنهنجي حڪمت ۾ رکي جيڏي جو طاقت الله تعاليٰ کي آهي ڪن فيڪن جو مالڪ آهي هن جي وجود جو ظهور جيڪو رب تعالا هنن جي وجود کان بعد ڪيو

هڪڙي حد هجي ته به مڪان جي ٻئي حدون هجن تڏهن به مڪان سطح ظاهر محوي جي محوي معنيٰ ويڙهيل شي حاوي مٿان اچي ٿو هنن جي اتصال کي مڪان چئبو آهي پر جيڪڏهن ٻاهر ڪجهه نه هجي ته هن کي چئبو آهي ميدان ميدان رب تبارڪ تعاليٰ عرش تي استوا ڪيو معنيٰ عرش جي مٿين سطح تي استوا ڪيو اهو به ته محدود آهي اندر به محدود ٻاهر به محدود ذات باري تعاليٰ جي حد کان بي حد آهي اها مخلوق جي وصف آهي مخلوق جي صفتن کان خدا پاڪ آهي متشابهات ٿي وئي مطلب آهي ته هاڻي ڇا سمجهي ماڻهو شاهه ساجن فرمايو آهي اها هڪڙي ڳالهه آهي جو عام ماڻهو سمجهي ٻي ڳالهه آهي جو حڪمت سان ماڻهو کي تربيت ڏجي بدوي سادا قرآن پاڪ منجهان تعليم وٺڻ وارا جهنگ جا شهري سڀ هڪ جهڙو فائدو وٺن تنهن ڪري رب تعاليٰ پنهنجي ڪلام پاڪ ۾ حڪمت کي پاڻ ٿو ڄاڻي اهڙو اکر ٻڌايو

ماڻهو الله حق حلال ۾ صدقو خيرات ڏيندو آهي الله تعاليٰ پنهنجي سڄي هٿ سان قبول ڪندو آهي رب جا سڀ سڄا هٿ آهن اهڙا هٿ جو اکر وجه وجه ربڪ ذوالجلال والاڪرام خدا جو وجه منهن بچندو باقي هي سڀ قرآن ۾ جيڪي به اکر اچن ٿا متشابهات آهن حقيقت هي آ ته ذات باري تبارڪ وتعاليٰ کي تجليات تجليات تمام گهڻا آهن اهي صفتون سندن تجلي صفت آ ڪپڙو آ ڪپڙي کي رنگ آ ڪپڙي جي ذات آ ٻيو ڪپڙي جو رنگ آ ذات ڪا به ڪنهن جي شيء ڪنهن شيء جي ڏسڻ ۾ نه ايندي آ اهو هڪڙو مسئلو آ وڏو هي ڪاغذ جو ٽڪرو آهي توهان کي هن جي ڊيگهه ويڪر نظر اچي ٿي هن حدن هن کي محدود ڪيو آهي اهي صفتون آهن هن جو رنگ آهي اها صفت آهي رنگ کي قطع نظر ڪريو بي رنگ بڻايو حدن کي به سمجهو ته حدون به جيڪي ٻاهرو لڳل آهن هن کان به قطع نظر ڪريو هن حدن کي ظاهر ڪيو آهي رنگ

صفات کان قطع نظر ڪري ماڻهو جڏهن ذات تي نظر ڪري ته ذات باري تعاليٰ جي جڏهن ٻانهي جي نگاهه ۾ ايندي ته ڪائنات ساري فنا ٿيل نظر ايندي وجود ذات جو ئي ذات جو جتي ڪٿي اهو جيڪڏهن ماڻهو جي حال ۾ اچي ذهن جي اندر حال ۾ اچي استقبال ۽ ماضي کي ڦٽو ڪري رڳو حال ان ۾ اچي اهو هڪڙو وڏو مسئلو آهي اهو مسئلو آهي جيڪو تربيت ۽ تزڪيي سان ماڻهو کي حال جي حيثيت ۾ حاصل ٿيندو آهي مقال ته اهو آهي جيڪو مان چيو ان ذات جو ظهور صفات سان ٿيو ان صفات کي ڪا به حد لڳي ته پوء ان ۾ حرج ڪونهي صفات مان جيڪي تجليات نڪرن ٿا انهيء تجليات کي ڪنهن حد ۾ محدود ڪر ته پوء انهيء ۾ ڪهڙو حرج آهي؟ سج اڀريو بيٺو آهي. ان جي روشني آهي، هتي زمين تي پئي آهي. مسجد ۾ جيڪا روشني آهي سا حد مسجد ۾ محدود آهي نه. هاڻي جيڪڏهن چئجي ته سج مسجد تي برابر ٿيو معنيٰ ان جي روشني مسجد کي ڀري بيٺي، سج جو ان ڳالهه سان ڪهڙو واسطو آهي؟ الرحمان علي العرش استويٰ جو مطلب هي آهي ته ذات باري تعاليٰ جي استواء ڪيو عرش تي معنيٰ پنهنجي تجليات رحمت جي کي ان جي مٿان وڌائين. انهيء ۾ ذات ڇو محدود آهي؟ سج لهي آيو ڇا مسيت ۾ شاهه صاحب جن فرمايو ته تجليات جا صفات آهن تنهن ڪري ساق نظر يد ڏسڻ کلڻ غضب اهي سڀ جيڪي به صفات آهن تجليات جا نالا آهن تنهن ڪري انهن کي ڪنهن حد ۾ محدود رکڻ سان ذات بيچون بي مثال ڪنهن حد ۾ محدود ٿئي نٿي

ساري مخلوق ان جا ڪم انتظام رب جي هٿ ۾ آهي شريڪ ڪو حصيدار خدائي جي خدائيت ۾ ڪونهي تنهن ڪري سفارش ۾ به ان جي اجازت ٿيندي الا من اذن له الرحمان وقال صوابا جنهن کي رب تعالي اجازت ڏي پوء اهو ڪجهه ڪري سگهي ۽ چوي سو به ايترو جيتري اجازت ملي شفاعت جبري ڪانهي شفاعت جنس عمل ۾ پيش ڪبي آهي کوٽ ان جي پوري ڪرڻ لاء هوندي آهي ذالڪم الله ربڪم فاعبدوه اهو اٿو الله جنهن جو تعارف توهان کي ڪرايو ويو پوء ان جي بندگي ڪريو افلا تذڪرون نٿا سمجهو هن ڳالهه کي اليه مرجعڪم جميعا توحيد ۽ صفات جو مضمون هتي الله تعاليٰ ٻڌائي تعارف ٿو ڪرائي پنهنجي ذات جو مڪي جا مشرڪ انهن اهي پهرين مخاطب آهن ان قرآن جا اليه مرجعڪم توهان

پوء الله جنهن ڪيو آسمان سج کي روشنيء وارو، چمڪدار، چنڊ کي نور بڻائين، منازل ڪيئي مقدر، جيئن ڄاڻو توهان حساب کي ۽ سالن کي. الله تعاليٰ سال حساب جو انداز توهان کي انهيء طرح ڪري ڏنو. چنڊ سان ان جو واسطو آهي. سو جي سال ۾ اختلاف ٿي پئي ته پوء ڪهڙي طرح اختلاف مٽائجي تاريخ جو؟ پاڻهي چنڊ ڏسڻ ۾ ايندو پهرين تاريخ شروع ٿي وئي. الله تعاليٰ قطعيات ۾ آڻي ڇڏيو انهن کي. سج سان جيڪڏهن واسطو هجي ها ڀل پيدا ٿئي ها. ساري دنيا ۾ به سج جو حساب ڪتاب گم بسا اوقات ٿي سگهي ٿو، چنڊ جو حساب گم نه ٿيندو. ما خلق الله ذلڪ الا بالحق الله تعالي حق سان پيدا ڪيو آهي. يفصل الايات تفصيل سان ٻڌائي لقوم يعلمون ان اختلاف رات ۽ ڏينهن جي ۾ جيڪي الله تعالي پيدا ڪيو آسمان زمين ۾ هن ۾ آيتون ان قوم جي لاء جيڪي تقويٰ ڪن جن جيڪي شخص نٿا اميد رکن الله تعالي سان ملاقات جي راضي ٿا ٿين دنيا جي حياتي تي

جڏهن ڪائنات جي تخليق ۾ تأني، گهر، متانت، سنجيدگي، رب تعاليٰ جي طرفان ثابت ٿيل آهن، بعينه، انهيء ترتيب تي، قومن جي بغاوت ۽ انهن جي سزا، انهن جي گناهه سان متصل نه، پر وقت تي آهي، جيئن انهن ماڻهن کي رجوع ٿيڻ جو موقعو ملي. انسان ذات جو عجز ۽ انسان ذات جي ذاتي بي علمي ۽ ذاتي جهالت ۽ ظلم ان قسم جي موقعي کي طبعي طرح طلب ٿو ڪري تڏهن الله تعاليٰ اهو احسان فرمايو ته ڪنهن به شخص کي سندس گناهه جي ڪري الله جي طرفان جلد سزا نازل ٿئي ائين نه ٿيو آهي رب تبارڪ وتعاليٰ هتي انهي قسم جو مضمون بيان فرمايو آهي لو يعجل الله للناس الشر

هاڻي اها غلام بڻجي وئي غلامي موت آ زنده قومن جي لاء زندگي آزادي آ الله فرمائي ٿو ته ڪنهن به قوم جي زندگيء کي ائين جلد ختم نه ڪيو ويندو آ ڪنهن به شخص جي حياتيء کي غلطي ۽ گناهه جي ڪري گهٽايو نه ويندو آ فنذر الذين لا يرجون لقاءنا پوء اسان ڇڏي ڏيندا آهيون انهن کي جيڪي نه ٿا رکن اسان جي ملاقات جي اميد في طغيانهم ڇڏي ڏيندا آهيون اسان انهن کي سندن شرارت ۾ يعمهون هو ۾ سرگردان هوندا آهن عمه ۽ عميٰ انڌائي جي معنيٰ رکن ٿا مگر عميٰ اکين جي انڌائي عمه دل جي انڌائي بي سمجهيء ۾ ٽڪر کائڻ دل جي انڌائي آهي. معنيٰ پنهنجي تمرد ۾ حد کان تجاوز ۾ اهي شر جي اندر متردد ۽ متحير هوندا آهن ڪافر کي جڏهن شدت ۽ مصيبت پهچندي آهي ۽ هو شعور رکندو آهي ڪنهن نه ڪنهن قسم جو ڪنهن الم جو يا ڪنهن درد جو پوء ان وقت الله تعالا کي پڪاريندو آهي اذا مس الانسان الضر انسان کي جڏهن ڪا مصيبت پهچي ٿي دعانا اسانکي پڪاريندو آهي پاسي ڀر پيل قاعدا ويٺل او قائما يا بيٺل پوء ته الله تعالا کي سڏيندو آهي فلما ڪشفنا عنه ضره جڏهن ان جي مصيبت کي اسان کولي ڇڏيندا آهيون معنيٰ رب تبارڪ وتعاليٰ ان جي آزار کي لاهيندو آهي جنهن آزار ۾ ايترو عاجز ٿي پيو هو مر هليو ويندو آهي ڪان لم يدعنا ڄڻ اسانکي هن سڏيو ئي ڪونه هو واقف ئي ڪونه هو دعا ئي ڪانه ڪئي اليٰ ضر مسه انهي مصيبت جي لاء جا مصيبت هن کي پهتي هئي پوء بي پرواهه ٿي ويندو آهي انسان انسان کي جيڪي شدت ۽ جهد ۽ تڪليف پهچندي آهي فقر يا مرض يا ٻڏڻ جي حالت کي ويجهو ٿيندو آهي سمونڊ ۾ يا آفت پوندي اٿس پوک تي

چارو ڪونهي. هر حالت ۾، پوء جڏهن اطمينان جو وقت اچي ويو، مصيبت لهي وئي، آرام آيو، پوء ساڳو اهو نسيان ڪري، شدت، تڪليف، اها به وسري وڃي، وري ايڏو الله جو احسان، اهو به خيال اچي لڳي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اها عادت آهي اڪثر.

ساري غلطين جو مواخذو ته انسان جي تباهي دنيا ۾ رهڻ جي لائق ئي نه اهڙو ٿي پئي جيڪر ثم جعلناڪم خلائف پوء وري توهان کي نائب بڻايوسين زمين ۾ ايترو اقتدار جو توهان زمين ۾ حاڪم بڻجي ويو لننظر ڏسون ته ڪيئن ٿا توهان عمل ڪريو رب تبارڪ وتعاليٰ انهن قومن کي زمين تي آباد ڪيو، هڪڙي خلافت اها آهي. ٻيو انهن کي اقتدار ڏنو، ٻي خلافت اها آهي. ڏسو ته خالق ۽ مخلوق جي حقوق ۾ ڪيتري قدر توهان فرمانبردار ٿي هلو ٿا. واذا تتليٰ عليهم آياتنا بينات جڏهن آيتون اسان انهن کي پڙهي ٿا ٻڌايون چٽيون پڌريون قال الذين لا يرجون لقاءنا جيڪي اسان جي ملاقات جو خوف نٿا رکن رجاء اها متضاد ۾ هوندي آهي ڪڏهن اميد ڪڏهن خوف جي معنيٰ ۾ ائت بقرآن غير هذا هي نه پر ٻيو ڪو قرآن اسان کي ڏي او بدله هجن مٽائي ٻڌاء مطلب ته قرآن جي عام پند ۽ نصيحت ته پسند ڪن ٿا پر بت پرستي جي باري ۾ مخصوص عقائد جي رد ۾ سندن ابي ڏاڏي جي رسوم کي ختم ڪرڻ ۾ وحشت کائن ٿا ۽ ان ۾ ٽاهه ٿو اچي چون ٿا ته اهو قرآن نه بلڪ هو ٻيو ٻڌاء جنهن ۾ نوح عليه السلام جو قصو آهي جنهن ۾ الله تبارڪ وتعاليٰ جون نعمتون آهن مينهن وسڻ جون ڳالهيون آهن سلن ڦٽائڻ جون ڳالهيون واعظ اهو نه ڪر هاڻي به ماڻهو ساڳو ڪيترا اهڙي طرح چوندا آهن ته اهو قرآن نه ٻڌاء جنهن ۾ حضور سائين جي انسانيت جو بحث آهي. اهو قرآن به نه ٻڌاء. واعظ جي توهان کي رڳو اهو آهي جو رڳو علم غيب جون ويٺا ڳالهيون ڪريو ۽ نفعي نقصان جون ڳالهيون ڪريو. الله کان سواء ٻين جي پوڄا جي منع جون ڳالهيون ڪريو. قرآن رڳو توهان کي اهو اچي لڌو آهي. بعينهي ڪافرن واري اها ڳالهه. اهڙي طرح حڪومت حڪومت به ائين انتخاب ٿي ڪري. اهي واعظ، اهي نصيحتون، ملڪ جي اندر اهي تبليغون جاري ڪري. جنهن ۾ حڪومت جي خلاف ڪا به ڳالهه نه هجي، حالانڪه انتها درجي جي بي فرمان حڪومت هجي، پر جڏهن مسلمان سڏائن ٿا ته قرآن جي مخالفت ڪيئن ڪن؟ پوء وجهن ٿا پابندي ته سياسي ڳالهيون ٿو ڪري، حڪومت جي برخلاف ٿو ڳالهائي، حالانڪه ڳالهه قرآن جي هوندي. اهي ماڻهو ڄڻ چئي چڪا آهن ته ائت بقرآن غير هذا، اهو قرآن نه ٻڌاء اسان کي ٻيو ٻڌاء، بدل. تبديل ٿيل منافق به ائين هوندا هئا جڏهن جن ڪا ڳالهه ٻڌندا هئا قرآن جي يحسبون ڪل صيحة عليهم ڄڻ هر هڪل انهن جي مٿان ٿي پئي قاتلهم الله انيٰ يؤفڪون خدا تباهه ڪرين ڪاڏي ٿا ڦرن جو قرآن پاڪ جا واعظ ڄڻ پنهنجي مٿان هڪل ۽ مصيبت ٿا سمجهن منافقن جي ڳالهه آهي اهي ماڻهو جيڪي ڪلمو پڙهڻ وارا آهن اسلام جي دعويٰ ڪرڻ وارا شخص اهي جڏهن قرآن پاڪ جي ڪنهن آيت جي برخلاف اٿي پنهنجو خيال ظاهر ٿا ڪن اهي منافقين ۾ داخل پوءِ شاهه ساجن لکن ٿا ته انهن منافقن سان ڪافرن وانگر جنگ ڪجي

پر جڏهن توهان کان جدا ٿي ڪافرن سان گڏجي هم نوا ٿيو پوء جهاد ۾ ڪافرن جي الزام هيٺ هن سان به جهاد ڪيو ويندو فرق ايترو آهي منافق سان سڌو سنئون جهاد نه آهي جيئن ڪافر سان سڌو سنئون جهاد هوندو آهي ڪافر جي خير خواهي اندروني طرح منافق جي خير خواهي ڪافر سان آهي پر جيسيتائين اها خير خواهي خير خواهي هن جي بين نه ٿئي آهلوڪ سان هو هن ڪافرن سان لاحق ٿيو هاڻي هن سان جنگ هي چون ٿا ته اهو قرآن قرآن نه ٻيو هجي مٽائي انهيء کي اهي لاحق ٿيا آهن ڪافرن سان انهن سان جنگ لازم قل ما يڪون لي ان ابدله چوين ته مان بدلائڻ جي حق ۾ نه آهيان ڇو ته مون کان اها ڳالهه نه ٿيندي پنهنجي طرفان من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الي، مون ڏي حڪم آهي ته مان رب تبارڪ وتعاليٰ جا احڪام پڙهي ٿو ٻڌايان. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم مان هن ڳالهه کان ڊڄان ٿو جو رب تبارڪ وتعاليٰ جي عذاب جي هيٺ ٿي وڃي وڏي ڏينهن جو عذاب اچڻ وارو آهي فرشتا يا پيغمبر انهن جو اهو ڪم ناهي جو الله جي ڪلام کي بدلائي ملائڪن کي به طاقت ڪانهي جيڪا ملڪوتي قوت پيغام کي آڻيندڙ ڏيندڙ اهڙيء طرح سان انبيا ڪرام انهن ۾ هڪڙي حرف جي تبديل نٿا آڻي سگهن انهن کي پنهنجي ٻانهپ جا فرائض انجام ڏيڻا آهن ٿي نٿو سگهي اهو توهان جيڪا توقع رکو ٿا اها توهان جي توقع غلط آهي انبيا ڪرام ۾ جيڪي معصوم آهن تن کان معصيت ۽ ملائڪ جن ۾ نافرماني جو ڪو امڪان ئي ڪون لا يعصون امر الله يفعلون ما يؤمرون ٻئي اهي روحاني طاقتون جو هڪڙو خالص روحاني طاقت ملڪوت جو ماديات ۾ روحاني طاقت جو شاهڪار نبي جو وجود نه ٿيندو هنن کان جو پنهنجي طرفان ڪجهه انهن ۾ ڦير گهير ڪن.